SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເດີມໆລາມມາຈາກນະຄອນວູຮານ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນວ່າເປັນພະຍາດທີ່ສ້າງບັນຫາໜັກ ແລະ ໃຫຍ່ຫຼວງໃສ່ທຸ ກຫົນແຫ່ງຂອງໂລກນີ້ ຮວມດ້ວຍປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ຕໍ່ແຕ່ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ ທີ່ສືບຕໍ່ແຖ່ແນວກັນມາຈາກສາຍພັນເດີມໆນັ້ນ ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອອສເຕຣເລຍແລ້ວ ແລະ ບຸກລຸກບາງລັດຂ ອງເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍແລ້ວ ປາກົດວ່າມັນສ້າງຄວາມກັງວົນຮ້ອນວົນ ແລະ ລະມັດລະວັງຂຶ້ນໃນທຸກຂັ້ນອອສເຕຣເລຍ ໂດຍສະເພາະໃນລັດ New South Wales ທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບມັນຢູ່ ແບບ ເອົາເປັນເອົາຕາຍ ແຕ່ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າເດລຕາຍັງແຕກແມ່ແຜ່ລູກ ເມືອໜ້າຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ແລະ ໃນເຂດຊາຍແດນ ແລະ ເຂດແດນອື່ນໆ ນອກຈາກລັດ New South Wales ແລ້ວ ຄືຫຼາຍຫົນແຫ່ງຂອງປະເ ທດອອສເຕຣເລຍ ກໍກຳລັງປະເຊີນ ຫຼື ເລີ່ມປະເຊີນໜ້າກັບມັນແລ້ວ ຄົນເລືອດລາວເຮົາໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍມີປະມານ 10,000 ຄົນ ທີ່ຖືວ່າບໍ່ຫຼາຍ ທີ່ປະມານ 5,000 ຄົນຢູ່ໃນລັດ New South Wales ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນຂົງແຂວງຊິດນີ ອັນມີດ້ວຍເຂດເທດສະບານ Fairfield ທີ່ກຳລັງຖືກໂຄວິດ-19 ອາລະວາດຢູ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດທ່ານປະທານ ບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ New South Wales ເພື່ອມອງເບິ່ງວ່າ ຄົນລາວໃນລັດ New South Wales ໂດຍສະເພາະໃນເທດສະບານ Fairfield ນັ້ນເປັນແນວໃດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາການສຳພາດທ່ານມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຍິນໄດ້ຊາບນຳ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານ ບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ປະທານສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວ ລັດ New South Wales ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານບອກໃຫ້ຮູ້ແດ່ວ່າ ສະພາບການ ຫຼືວ່າ ສະຖານະການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າ ລັອກດາວ ໃນຂົງແຂວງຊິດນີນີ້ນະ ສຳລັບຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົາ ຫຼືວ່າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົາແລ້ວ ມັນເປັນແນວໃດເນາະທ່ານ ມັນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າມັນເປັນເຂດ restriction ນີ້ສາມເຂດ ຄື Bankstown Liverpool Fairfield Campbelltown ນີ້ ມັນແມ່ນບ່ອນ ບ່ອນທີ່ວ່າຄົນລາວເຮົາຢູ່ໂດຍສະເພາະ ກະ ແມ່ນແທ້ຢູ່ ທີ່ວ່າເພິ່ນ lockdown ເຂດ ເອີ ທີ່ວ່າ Fairfield ນີ້ນະ ຫຼືວ່າ ເທດສະບານ Fairfield ຂົງແຂວງຂົງເຂດ Fairfield ນີ້ ທີ່ວ່າມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ຫຼາຍນີ້ນະ ແລ້ວມັນມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດໃສ່ຄົນລາວເນາະ ຜົນສະທ້ອນກໍຄືວ່າຕົກວຽກຕົກການ ບາງຄົນກໍໄປເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າຊິອອກຈາກບ້ານໂຕເອງໄປເຮັດວຽກນັ້ນ ຖ້າຜູ້ໃດມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ໆ ຈັ່ງຄ່ອຍໃຫ້ໄປ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານກະເຮັດຢູ່ ຖ້າວ່າຈຳເປັນແທ້ໆຊິໄປນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ ໄປກວດທຸກໆສາມມື້ ຈັ່ງຄ່ອຍອອກໄປໄດ້ ມັນ ມັນກໍເປັນຈັ່ງຊັ້ນແທ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຕົກລາດຕົກການນີ້ນະ ຄົນລາວເຮົາມີບັນຫາບໍ່ ເກີດເຊັ່ນວ່າບໍ່ມີເງິນມີຄຳບໍ່ ຜິດຖຽງກັນໃນຄອບຄົວຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ມີບໍ່ເນາະ ມັ ນກະມີຂ່າວວ່າ ມັນ ມັນກະມີບັນຫາ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນຕົກວຽກຕົກການ ແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ ຊອກວ່າຊິໄປຂໍນຳລັດຖະບານແນວໃດ ພາສາກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄັນຊິໄປຫາຜູ້ໃດຊ່ອຍກໍໄປຫາກັນບໍ່ໄດ້ ກະເລີຍເປັນ ເປັນບັນຫ າ ແລ້ວກະດຽວນີ້ຈັ່ງວ່າພວກ community ນີ້ ພວກສະມາຄົມ ພວກຫຍັງນີ້ ກະຕ້ອງໄດ້ຊ່ອຍຕຳຫຼວດ ຊ່ອຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ວ່າຊິແກ້ໄຂຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ຊິໄປຈັ່ງໃດ ແນ່ນອນລະ ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ຫຼືວ່າ ລັດຖະບານ ລັດ New South Wales ກະທັ່ງທີ່ທາງການປົກຄອງເທດສະບານ Fairfield ນີ້ກະປວດຫົວມົວເກົ້າແລ້ວ ເພາະວ່າມັນມີບັນຫາຫຼາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ກ່ຽວກັບສັງຄົມນະ ເພາະວ່າ Fairfield ນີ້ມັນມີປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າພົນລະເມືອງນີ້ປະມານ 200,000 ຄົນນີ້ ມັ ນປະກອບດ້ວຍນານາວັດທະນະທຳ ນານາພາສາ ແລ້ວກໍນານາຊາດອີກນີ້ລະ ຮ້ອຍກວ່າຊົນຊາດຊົນເຜົ່າພຸ້ນໃດ ແມ່ນ ມັນມີຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ລະ ຄົນລາວກໍເປັນຄົນຈຳ ພວກໜຶ່ງລະ ບໍ່ວ່າຊົນເຜົ່າໃດກໍມີບັນຫາໃນຍາມ Lockdown COVID-19 ຂອງແຄວ້ນ Sydney ນີ້ນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ບໍ່ມີເງິນຈັ່ງຊີ້ ເຂົ້າກໍເຫຼືອດ້າມຕິບຈັ່ງຊີ້ ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ບ່ອນໄປ ຫຼືວ່າຄວນ ໂທຫາບ່ອນໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ຮູ້ໃດ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນກໍຕ້ອງໄດ້ໂທຫາສະມາຄົມ ຜູ້ທີ່ວ່າໃກ້ຊິດກັບສະມາຄົມ ຕິດຕໍ່ສະມາຄົມລາວຂອງເຮົານີ້ ບາດນີ້ສະມາຄົມພວກຂ້າພະເຈົ້ານີ້ພັດ ຕ້ອງໄດ້ປິດ ເພາ ະວ່າໂຄວິດນີ້ເປີດໂຮງການບໍ່ໄດ້ ກະເລີຍວ່າສູ່ມື້ນີ້ພະຍາຍາມເປີດທາງເຟສບຸກ ກະແປວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຫັ້ນມີຈຸດທີ່ວ່າໂທໄປຫາຄວາມແນະນຳ ຫຼືວ່າຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ ຍົກຕົວຢ່າງໂທມາຫາສະມາຄົມສົ່ ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າໂຮງການພັດປິດເດ ບັດນີ້ໄດ້ປິດໃນໄລຍະນີ້ ກະເລີຍວ່າຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັນທາງເຟສບຸກເອົາ ດຽວນີ້ ຫຼືວ່າໂທລະສັບຫາກັນເອົາ ແລ້ວພວກທ່ານຊ່ອຍໄດ້ບໍ່ລະ ຊ່ອ ຍໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາມີພະນັກງານ ຄືພວກໂຕຂ້າພະເຈົ້າເອງນີ້ ກະຊິຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍເປັນພາສາໃຫ້ ຫຼືວ່າຊ່ອຍທາງຕິດຕໍ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານໃຫ້ ດຽວນີ້ເຮົາກະຕິດຕໍ່ທັງທາງເຈົ້າໜ້ າທີ່ຕຳຫຼວດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອ່າ ລັດຖະບານ ທາງ Health ຂອງລັດຖະບານວ່າ ແລ້ວກະເຖິງ ອັນນ່າ Multicultural New South Wales ກໍ ເຂົາເຈົ້າກະຊ່ອຍເລື່ອງ Income ເລື່ອງຫຍັງ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ໃຫ້ ໃຫ້ແນະນຳນະ ເຮົາກໍຊິຊ່ອຍແລ່ນເຈແລ່ນສໍຊ່ອຍຫັ້ນລະ ຜູ້ໃດເຮັດບໍ່ເປັນຫັ້ນກໍ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າຕ້ອງເອົາຂອງຢູ່ຂອງກິນໃສ່ກະຕ່າ ຫຼືວ່າຢູກຢາ ຫຼືວ່າເງິນໃສ່ເລັກໆນ້ອຍໆ ໄປມອບໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ມີຕິ ບໍ່ ບໍ່ມີ ເພາະວ່າທາງລັດຖະບານນີ້ເພິ່ນຊ່ອຍຢູ່ ໂດ ຍສະເພາະແລ້ວຄືພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ເຊິ່ງກະໄດ້ກິນເງິນ pension ເນາະ ໄດ້ກິນເງິນເບ້ຍບຳນານ ແລ້ວຄັນຄົນຕົກວຽກຕົກການ ລັດຖະບານ New South Wales ນີ້ເຂົາເຈົ້າກະໃຫ້ ຄັນ ຄັນບໍ່ໄດ້ວຽກຕົກການຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າກໍຊ່ອຍ ເດ ຊ່ອຍ 375 ດອນຂຶ້ນໄປຫາ 600 ດອນ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ເຂົາເຈົ້າຊ່ອຍໄວທີ່ສຸດ ຖ້າວ່າໄປເຖິງເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກະໃຫ້ໂລດດຽວນີ້ ຈັ່ງວ່າບໍ່ເຖິງຂັ້ນວ່າອຶດຫິວດອກ ແຕ່ວ່າມັນມີຜູ້ເຖົ້າບາງຄົນອາດຊິໄປຊື້ເອງບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງອາໄສລູກຫຼານ ຫຼືວ່າ ທາງ Community ທາງສະມາຄົມນີ້ ກະຊິໄດ້ຈັດຄົນໄປສົ່ງໃຫ້ ຜູ້ໃດມີບັນຫາ ກຳລັງຕິດຕໍ່ແລ່ນຫາກັນ ເພາະວ່າຄິດວ່າມັນ ເລື່ອງ Restriction ນີ້ອາດຊິຍາວໄປຮອດເດືອນໜຶ່ງສອງເດືອນທາງໜ້າຫັ້ນ ກະເລີ່ ມຍາກຂຶ້ນໄປ ແລ້ວມື້ກີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍຮຽນຊາບວ່າ ທາງການປົກຄອງເທດສະບານ Fairfield ນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງຕຳຫຼວດນີ້ມາຫາທ່ານ ປຶກສາຫາລືກັນ ປະຊຸມກັນ ເວົ້າວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນວັນທີ 23 ກໍລະກະດາ 2021 ນີ້ ຄືວັນສຸກຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າມັນກ່ຽວພັນກັບເລື່ອງຫຍັງເນາະ ປະຊຸມກັນມື້ເຊົ້ານີ້ເປັນເວລາຊົ່ວໂມງໜຶ່ງ ແປວ່າຮ້ອງຄົນມາປະຊຸມກັນຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະເຂດ Fairfield Bankstown Liverpool ນີ້ ພວກທີ່ວ່າຖືກ Restriction ໜັກທີ່ສຸດ ບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານນີ້ ຢ້ຽມຢາມກັນບໍ່ໄດ້ນີ້ ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກັນມີ 60 ກວ່າຄົນ ກັບຕຳຫຼວດ ກັບທາງລັດຖະບານ ແມ່ນມາ ມາເວົ້າເລື່ອງວ່າ ເພາະວ່າຄົນນີ້ດຽວນີ້ກຳລັງເວລາຖືກ restriction ແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເຮັດຫຍັງ ຊິໄປຈັ່ງໃດ ບໍ່ ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເພິ່ນຈັ່ງຄ່ອຍຫ້າມ ໄປໄດ້ຈັ່ງໃດ ອອກບ້ານໄດ້ຈັ່ງໃດ ໄປຊື້ເຄື່ອງກິນໄດ້ຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ແລ້ວ ອ່າ ເພິ່ນຕຳຫຼວດນີ້ໄດ້ມາປຶກສາກັບທາງ ທາງ ທາງອັນນ່າ ອ່າ ສະມາຄົມການຈັດຕັ້ງທຸກຊົນຊາດຊົນເ ຜົ່ານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນມີບັນຫາຫຍັງ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຊິໄດ້ເອົາໄປແກ້ໄຂ ຫຼືວ່າແນວໃດທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ອຍໄດ້ ເພື່ອວ່າໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າທາງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນນີ້ຊິຊ່ອຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັ່ງໃດ ເພື່ອໃຫ້ຂ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນຫັ້ນອຸກມົກອຸກໃຈຫຼາຍ ໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າ ໂອ ຖ້າວ່າຕົກການ ໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ນີ້ ບໍ່ມີເຂົ້າກິນ ຄືທ່ານໄດ້ເວົ້າໄປຫັ້ນ ຊິໄປຫາບ່ອນໃດ ບໍ່ມີເງິນຈ່າຍຄ່າໄຟໄປຈັ່ງໃດ ແລ້ວກະ ເຈັບເປັນເດ ໄປຫາດ ອກເຕີບໍ່ໄດ້ ຊິ ຊິເອົາ prescription ແນວໃດ ໄປຕິດຕໍ່ຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຊ່ອຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນເກີດມີບັນຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຊຸມຊົນໃດກໍຕາມ ຍົກຕົວຢ່າງຊຸມ ຊົນຊາວລາວໃນແຖວ Fairfield ນີ້ນະ ຕຳຫຼວດເພິ່ນກໍມີບັນຫາ ກະເລີຍວ່າອອກມາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈັດປະຊຸມຂຶ້ນ ແລ້ວພວກເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງຂໍຫຍັງຈາກພວກທ່ານແດ່ເນາະ ເພິ່ນຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ນີ້ຊ່ວຍ ແຈ້ງໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ຈັກ ຖ້າວ່າມີບັນຫາຫຍັງທີ່ວ່າຊຸມຊົນຂອງເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຖ້າວ່າຂ່າວອອກມາບໍ່ແຈ້ງບໍ່ຂາວ ກໍບອກໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ຈັກ ແລ້ວນອກຈາກນັ້ນ ກະໃຫ້ເອົາຂ່າວທີ່ລັດຖະບານສົ່ງມານັ້ນ ໄປອະທິບາ ຍໃຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈວ່າເພິ່ນໃຫ້ປະຕິບັດແນວໃດ ເລື່ອງການຢ້ຽມຢາມກັນໄດ້ຈັ່ງໃດ ຖ້າເຈັບເປັນໄປຫາໝໍ ໄປແນວໃດ ຖ້າວ່າຢາກສັກ ຢາກັນພະຍາດ ແວັກຊີນໂຄວິດນີ້ ຕ້ອງໄປສັກຢູ່ໃສ ຕ້ອງເຮັດແບບໃດຈັ່ ງຄ່ອຍຊິໄດ້ສັກໄດ້ ກໍແປວ່າເພິ່ນມາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຊ່ອຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຫູເປັນຕາ ຫຼືວ່າເປັນຕີນເປັນມືຊ່ອຍພວກເພິ່ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າ ແມ່ນລະ ຕຳຫຼວດມັນກໍມີບັນຫາຕຳຫຼວດເອງນະ ຍົ ກຕົວຢ່າງຢູ່ຄຸ້ມຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຊິໄປຂໍໜັງສື ຊິໄປເອົາແມ່ນຫຍັງໄກແດ່ນີ້ແຫຼະ ເພາະວ່າມັນອອກບ້ານໄດ້ແຕ່ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດ ໄປນີ້ ປະຕູເພິ່ນກໍບໍ່ເປີດ ກົດປຸ່ມເພິ່ນກໍບໍ່ເວົ້າ ມີແຕ່ບອກວ່າໃ ຫ້ໂທໄປຫາເພິ່ນ ລະກະສັ່ງຄວາມສັ່ງໄວ້ ລະກະມີເຈ້ຍຫ້ອຍຢູ່ຫັ້ນວ່າຂຽນໄວ້ ເວົ້າງ່າຍວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຕິດຕໍ່ຫາເພິ່ນຫັ້ນນາ ລະພວກເພິ່ນຮູ້ບໍ່ເນາະເລື່ອງນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງບໍ່ ວ່າຄວນຕິດຕໍ່ຫາພວກເພິ່ນແບບໃດ ປະຊາຊົນທຳມະດານີ້ນະ ອໍ ຫຼາຍຄົນກໍເອົາບັນຫານີ້ມາເວົ້າຢູ່ ຄືທ່ານໄດ້ເວົ້າມາໃຫ້ຟັງນີ້ ແລ້ວຕຳຫຼວດດຽວນີ້ທາງເຂດ ພວກຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ເຂດ Fairfield Liverpool ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກະເອົາຕ ຳຫຼວດມາຕື່ມອີກ ເພື່ອວ່າຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນນີ້ ກະ ແລ້ວຫຼາຍຄົນກະຈົ່ມ ຄືທ່ານໄດ້ເວົ້າມານັ້ນແຫຼະວ່າ ເວລາຄົນ ຕຳຫຼວດມານັ້ນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ອ່າ ຊົນຊາດຊົນເຜົ່ານີ້ ມາບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາ ກະໃຊ້ທ່າທີຮຸນແຮງ ກັບຄົນກັບຫຍັງ ຫຼາຍຄົນກໍແຕກຕື່ນ ເຂົາເຈົ້າກະ ເອີ ຊິເອົາບັນຫານີ້ໄປເວົ້າ ເຮົາກະມີ feedback ໄປຢູ່ ຄືລາງຄົນໄປລໍຖ້າ ຖ້າສັກແວັກຊີນ ເຂົາເຈົ້າໄປຈອດລົດ ກໍໄປໃໝເຂົາເຈົ້າ ດຽວນີ້ກໍເປັນເລື່ອງເປັນລາວກັນວ່າ ອ້າວ ແລ້ວເປັນມາຊ່ອຍຄົນບໍ່ ຫຼືວ່າມາເອົາເລື່ອງກັນຫັ້ນນາ ກະເລີຍເປັນ ກະມີເລື່ອງມີຫຍັງກັນ ກະ ເອີ ແຕ່ວ່າເລື່ອງການຕິດຕໍ່ຕຳຫຼວດ ເພິ່ນເປີດຢູ່ ກໍແປວ່າມັນມີບັນຫາກັບຕຳຫຼວດ ລະກໍຕຳຫຼວດກໍມີບັນຫາເ ອງນີ້ລະ ແລ້ວນອກຈາກນີ້ນະ ນອກຈາກນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງຊິໄປສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນະ ຄັນວ່າເຂົ້າໄປອິນເຕີເນັດແລ້ວ ກໍຄລິກຫັ້ນຄລິກນີ້ ກະຈັກຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ພາສາອີກ ຄັນໄດ້ພາສາກໍ ຄືຂ້າພ ະເຈົ້ານີ້ເຂົ້າເບິ່ງເທື່ອໜຶ່ງນີ້ກໍແມ່ນຍາກຊາແທ້ໆ ບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍໆໃດ໋ ມັນຕ້ອງມີຫຼ່ຽມ ມັນຕ້ອງມີການເຂົ້າໃຈ ແລ້ວກໍອ່ານໄດ້ ຮູ້ເຖິງ ຈຶ່ງ ຈຶ່ງປະກອບໃບຟອມມັນໄດ້ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແລ້ວບາງ ແລ້ວບາງເ ທື່ອເຮົາໂທໄປນີ້ກໍ ດັ່ງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າສຳພາດບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃນທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນກໍເວົ້າວ່າ ຮອດບໍ່ຮັບສາຍຊ້ຳ ມີແຕ່ເປີດອັນນ່າ ອັດສຽງໄວ້ໃຫ້ຟັງວ່າຊັ້ນ ແລ້ວບັນຫານີ້ໃນກອງປະຊຸມຂອງພວກທ່ານທີ່ວ່າພົບປະ ກັບຕຳຫຼວດຫັ້ນ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ມີເລື່ອງນີ້ຖືກຍົກຍໍມາເວົ້າບໍ່ເນາະ ໄດ້ເອົາມາເວົ້າ ມັນນີ້ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ເພາະວ່າເວລາໃຫ້ຄົນບໍ່ໄດ້ພາສາເນາະ 65% ຂອງຄົນເມືອງ Fairfield ເມືອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ ເມືອງສະມາຄົມ ຢູ່ນີ້ 65% ນີ້ເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ມາ ແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ພາສາ ແລ້ວເວລາເຂົ້າໄປເຮັດ booking online ນີ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າໃຊ້ຄອມພິວເຕີກໍບໍ່ເປັນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈຕອບຄຳຖາມ ກໍເລີຍ book ບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງຊັ້ນລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເ ພິ່ນຈຶ່ງຄ່ອຍວ່າ ຈຳເປັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມນີ້ຕ້ອງຕັ້ງບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າມັນກໍເປັນໂທດກຳ ຫຼືວ່າບັນຫາຂອງເຮົາເອງ ບໍ່ ບໍ່ຊ່ອຍໂຕເອງບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງ ຂ່າວ ຂ່າວຈາກພາກລາຍກາ ນພາສາລາວ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ນີ້ນະ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ເຮັດວຽກ 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດດຽວນີ້ນະ ປັບປຸງອັບເດດຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈັ່ງແມ່ນມັນຍາກມັນຊາ ຈັກໜ້ອຍກໍເລື່ອງໃໝ່ຂຶ້ນມາ ຕ້ອງປັບປຸງຈັ່ງ ຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ອະທິບາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າລະວ່າ ຕ້ອງຫ້າມຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ເອີ ມີເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ ໄປເອົາຢູ່ໃສ ທັງມີຂ່າວສົດອອກມາ ແລ້ວກໍມີການຂຽນບົ່ງໄວ້ຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ເຂົ້າໄປແລ້ວກໍໄປອ່ ານເບິ່ງ ຄັນຕ້ອງການລາຍລະອຽດ ກໍຄລິກໃສ່ບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ມັນກໍອອກມາ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຕາມສະຖິຕິທີ່ວ່າຄົນຟັງຫັ້ນ ແລ້ວກໍ ຫຼືວ່າຄລິກເຂົ້າໄປອ່ານເບິ່ງຫັ້ນນະ ມັນມີໜ້ອຍ ກໍໝາຍເຖິງວ່າເຮົາສ້າງບັນຫາຕໍ່ ເຮົາເອງຕົວນີ້ ຫຼືວ່າແນວໃດ ມັນກໍມີສ່ວນ ອາ ທ່ານ ເພາະວ່າໄທເຮົານີ້ ເວລາເຮົາ ຄືພວກຂ້າພະເຈົ້າສົ່ງຂ່າວອອກໄປນີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຟັງແລ້ວ ເຂົາຈະຟັງເພີນໆຊື່ໆ ແລ້ວກໍໂທຄືນມາວ່າ ເອົ້າ ເຮັດໃຫ້ແດ່ແມ້ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ເປັນຄົນເຮັດໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນເອົາຂ່າວໄປຊື່ໆໃດ໋ ເພາະວ່າ ໂອຍ ບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາ ເຂົ້າອິນເຕີເນັດບໍ່ເປັນ ລົມບໍ່ເປັນ ໂທມາຖາມອີກ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງນີ້ກໍໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼາຍ session ຫຼາຍເທື່ອ ຈຶ່ງຄ່ ອຍສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ວ່າບັນຫານີ້ກໍ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຟັງວ່າ ມີຍິງນາງໜຶ່ງກໍມີຄອບມີຄົວລະ ມັນ 30 ກວ່າປີແລ້ວໃດ໋ ອັນຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມີພາກລາຍການພາສາລາວຈ າກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ກໍເປັນການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ໃນນາມທີ່ວ່າພວກທ່ານເປັນສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວໃນລັດ New South Wales ນີ້ ຊິເຮັດແນວໃດເນາະ ເພື່ອວ່ າແກ້ໄຂໃຫ້ຄົນລາວນີ້ເປັນຄົນທີ່ວ່າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ກະດຶກກະດັກ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ຢູ່ລ້ານອນເສີຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ ອ່ານເບິ່ງຂ່າວ ບໍ່ວ່າພາສາໄທ ພາສາລາວ ຫຼືວ່າຟັງວິທ ະຍຸນັ້ນວິທະຍຸນີ້ ຄັນວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດຫຼາຍ ກໍພະຍາຍາມເບິ່ງໂທລະພາບ ແລ້ວກໍເບິ່ງນັ້ນເບິ່ງນີ້ ຟັງວິທະຍຸ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເພື່ອວ່າໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ຈັກ ຄວາມຮູ້ຮອບໂຕນີ້ນະ ຊິ ຊິ ຊິ ຊິ ຊິຊ່ອຍໄດ້ແບບໃ ດເນາະ ໂອ ອັນນີ້ ຄືທ່ານຕັ້ງຄຳຖາມອັນນີ້ ກໍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ບັນຫາຍາກ ເພາະວ່າໄທເຮົານີ້ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຢາກກ່ຽວຂ້ອງນຳກັນ ຫຼາຍປານໃດເນາະ ຊຸມຊົນສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ກະມີແຕ່ອາດຊິບໍ່ຮອດຫ້າເປີເຊັນ ສິ ບເປີເຊັນ ທີ່ວ່າຫຍຸ້ງກ່ຽວນຳຊຸມຊົນ ຫຍຸ້ງກ່ຽວນຳຄວາມເປັນລາວຂອງເຮົາ ເພາະຫຼາຍຄົນເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາສາອັງກິດແລ້ວ ຍາມບໍ່ຕ້ອງການກະບໍ່ຕ້ອງການ ແຕ່ວ່າຍາມຈຳເປັນມາຈັ່ ງຄ່ອຍຮູ້ສຶກຕົວໃດ໋ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ກະທັ່ງທີ່ວ່າມີບຸກຄົນທີ່ວ່າເປັນໃນກໍລະນີທີ່ຄຳຖາມຂ້າພະເຈົ້າຖາມໄປຫັ້ນກະຢ່າ ແຕ່ວ່າມັນກະມີຫຼາຍຄົນທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ພາສາອັງກິດ ເປັນຜູ້ເຖົ້າແລ້ວໃດ໋ ເຈັດແປດສິ ບແລ້ວໃດ໋ ຟັງວິທະຍຸພາສາລາວບໍ່ເປັນ ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS ນະ ເຂົາເຈົ້າກະໂທມາຫາຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ວ່າຟັງຈັ່ງໃດ ເຮັດຈັ່ງໃດ ຂ້າພະເຈົ້າກະອະທິບາຍໄປ ແລ້ວກະຕັ້ງແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂໍ້ ມູນຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກະຟັງມາຕະຫຼອດຈັ່ງຊີ້ນະ ກະແປວ່າມັນກະມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຢູ່ ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງນະ ແຕ່ວ່າມັນກະມີຫຼາຍຄົນທີ່ວ່າເມີນເສີຍ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າທຳເປັນຄົນຫູໜວກຕາບອດວ່ າຊັ້ນເທາະ ສຳລັບຕົວເອງຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ້ ກະ ເອີ ດີແລ້ວທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ເວົ້າມາ ຄັນຊັ້ນກະຊິຊ່ອຍ ທາງນີ້ກະຊິເອົາອັນນ່າອອກ Facebook ຊ່ອຍເດີ້ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະຢາກຮູ້ໂດຍຮີບດ່ວນນີ້ນະ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ 19 Delta ໃໝ່ ແລ້ວຫຼືຍັງເນາະ ຕາມທີ່ຮູ້ນີ້ບໍ່ທັນມີໃຜເປັນໃດ໋ ຄົນລາວເຮົານີ້ ຊຸດໃໝ່ນີ້ຍັງບໍ່ມີຄົນເປັນເທື່ອ ເປັນ Delta ນີ້ ແຕ່ວ່າມີຊຸດກ່ອນນັ້ນມີຄົນເປັນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກະບໍ່ໄດ້ມີອາການສາຫັດ ເປັນຄອບຄົວນຳໝູ່ຄູ່ 4 5 ຄົນມີຫຍັງ ແ ລ້ວກະແລ້ວໄປ ເລັກໆນ້ອຍໆ ຄືເປັນຫວັດເປັນຫຍັງໄປຊື່ໆນີ້ ແຕ່ວ່າຊຸດໃໝ່ນີ້ຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ຮູ້ມີຄົນເປັນເດີ້ ບໍ່ມີເທື່ອ ແຕ່ວ່າມີຄົນທີ່ວ່າຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດເຮົານີ້ ບໍ່ແມ່ນຄົນລາວເຮົານີ້ ເພິ່ນຄົນ ອ່າ ຊາດອື່ນ ທີ່ວ່າຢູ່ໃກ້ ພໍ ຮູ້ກັນຫັ້ນກະມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວກະມີເດ້ ຍ້ອນ Delta ນີ້ ເປັນຮູ້ຈັກ 3 ມື້ແລ້ວຕາຍແລ້ວ ຕາຍຢູ່ເຮືອນຊ້ຳ ປານວ່າໄກ່ຕາຍຫ່າຊັ້ນຕົວະ ຂີ້ຂາວມື້ນີ້ກະ 2 ມື້ຕາຍລະ ລົ້ມລົງເລີຍນະ ເອີ ລົ້ມລົງເລີຍໂລດ ໂອ້ ຮ້າຍແຮງເນ າະ ເອີ ຮ້າຍແຮງ ອືມ ກະແປວ່າຄົນລາວຢ້ານຕາມໆກັນຕົວະ ໃນຂົງແຄວ້ນຊິດນີນີ້ແມ່ນບໍ່ ກະຢ້ານລະບໍ